ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາໄດ້ກວດແຖວທະຫານກອງກຽດຕິຍົດຂອງຫວຽດນາມ ອັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພິທີການຕ້ອນຮັບທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ໃນການເດີນທາງໄປປະເທດຫວຽດນາມເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກນັ້ ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດກໍໄດ້ມອບຂອງຂວັນທີ່ຫວຽດນາມຢາກໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກວໍຊິງຕັນ

ທີ່ທັງສອງປະເທດໄດ້ມີສາຍສຳພັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິອັນຄົບຖ້ວນ ຫວຽດນາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການມີອິດທິພົນທາງທະເລຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຊຶ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ ກວ່າຫວຽດນາມເຖິງ 29 ເທື່ອ ທັງສອງປະເທດໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນໃນເລື່ອງເຂດນ້ຳແດນດິນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງເຄັ່ງຕຶງ ເຊິ່ງຕາມທຳມະດາແລ້ວ ລັດຖະບານ ຄອມມູນິດທັງສອງໃນຮາໂນ່ຍ ແລະ ປັກກິ່ງ ເປັນພັນທະມິດກັນ ແຕ່ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈອະນຸຍາດຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ຈີນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ າງການຈີນແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ຮັບເອົາການຕີຄວາມໝາຍແບບນັ້ນ

ຄວາມພະຍາຍາມດ້ານມະນຸດສະທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ມັນເປັນທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ຄວນໃຫ້ມີການຫ້າມທີ່ປົກຄຸມໃນທຸກໆດ້ານ ໃນເວລານີ້ ສອງປະເທດເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ເຫັນດີນຳກັນທີ່ຈະບໍ່ລົງລອຍກັນໃ ນບັນຫາອັນເປັນສ້ຽນໜາມທີ່ແບ່ງແຍກປະເທດທັງສອງ ນັ້ນກໍຄື ປະຫວັດການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດທີ່ຂີ້ຮ້າຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນອັງຄານມື້ວານນີ້ ທ່ານໂອບາມາໄດ້ພົບປະກັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສັງຄົ ມພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນໂຮຈິມິນຊີຕີ ບ່ອນທີ່ການຢ້ຽມຢາມເບິ່ງຄືວ່າຈະຫັນໄປສູ່ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດ ອີງຕາມທຳນຽບຂາວແລ້ ວ ການຄ້າສອງຝ່າຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3 ເທົ່າ ໃນໄລຍະ 7 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້